SBS Radio ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູ ມັນມັກກັນຫຼາຍແທ້ໆ ກະທັ້ງທີ່ໃນປີນີ້ມີຄົນເປັນຟລູໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແທ້ໆກໍຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ຊີ້ແຈງວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະຕາເ ລຍບໍ່ມີແຜນຈະໄປໃຫ້ສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູໄວ້ ແລະມີພຽງແຕ່ 10 ເປີເຊັນທີ່ຄິດວ່າ ເດັກໆຄວນໄປໃຫ້ສີດຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູໄວ້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ຜົນສະທ້ອນຈາກຄວາມເຫັນນີ້ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ ໂດຍທີ່ວ່າເດັກໆ ແລະຄົນແກ່ຊະລາເປັນຈຸທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄພຫຼາຍກັບການຈະເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ຫົວຊາເຖິງໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູ ແຕ່ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

Jules ລູກຊາຍຂອງຍານາງທີ່ມີອາຍຸ 3 ປີ ເປັນຟລູໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໃນປີນີ້ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ບອກໃຫ້ຊາບວ່າ ການເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຂອງຄອບຄົວ Mangan ເປັນແນວໂນ້ມຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູດື້ດ້ານຂຶ້ນ ການຄົ້ນຄ ວ້າແຫ່ງຊາດອົດສະຕາເລຍ ໂດຍຄະນະ Immunisation Coalition ເຫັນວ່າ 10 ເປີເຊັນຂອງຄົນໃນປະເທດນີ້ເຊື່ອວ່າ

ມີເຖິງເກືອບ 29,000 ຄົນແລ້ວ ຄືຮອດຄາວວັນທີ 15 ເດືອນເມສາປີນີ້ ນັ້ນແມ່ນທະວີຂຶ້ນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 2 ເທົ່າຂອງທ້າຍເດືອນເມສາຂອງປີ 2018 ທີ່ມີເຖິງ 12,373 ຄົນ ແລະມັນກໍຕົກເປັນເກືອບ 3 ເທົ່າຂອງຕົວເລກຂອງເວລາດ ຽວກັນຂອງປີ 2017 ທີ່ມີເຖິງ 10,270 ຄົນ ທ່ານໝໍທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ການສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູໄວ້ ເປັນວິທີທາງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງລະດູໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູ ຕົວເລກໂດຍເປັນທາງການບົ່ງ ໄວ້ວ່າ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີສຳລັບປີ 2017 ສັງຫານຄົນໄປແລ້ວ

ໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູໄວ້ ເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ຜາຍຂອງໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູໃນປີ 2019 ແມ່ນວ່າທ່ານໝໍທັງຫຼາຍສະເໜີໃຫ້ທຸກໆຄົນໄປສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຟລູໄ ວ້ ດຣ ຈີລີນາ ຣາໂດຊາວີອາວິຈ ເປັນທ່ານໝໍທົ່ວໄປໃນເມລເບີນ